ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ
ເອົາອີກແລ້ວ ບາງສ່ວນຂອງລັດ Queensland ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເຍ ຖືກລັອກດາວຢ່າງເຄັ່ງຄັດແລ້ວບັດນີ້ ນີ້ກໍແປວ່າ ໂຄວິດ-19 ຄືສາຍພັນເດລຕາ ມັນອາລະວາດຢ່າງແຮງໃນລັດ Queensland ແລ້ວບັດນີ້ Southern East Queensland ຄື Queensland ພາກໃຕ້ສຽງ ຕາເວັນອອກ ຖືກລັອກດາວແລ້ວ ຍ້ອນເດລຕາ ຍັງບຸກແຫຼກໄປທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາລີເຍຢູ່ ການລັອກດາວນີ້ຍືດຍາວພຽງແຕ່ສາມມື້ ລັອກດາວນັ້ນກວມເອົາ 11 ເຂດຂອງການປົກຄອງຂອງລັດຖະບານທ້ອງ ຖິ່ນ ຍ້ອນທີ່ໃນ 11 ເຂດນັ້ນມີຄົນເປັນເດລຕາ 6 ຄົນ ໂດຍການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນເອງ ການລັອກດາວນີ້ມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ວິກິດໂຄວິດ-19 ໃນຂົງແຂວນຊິດນີຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ທີ່ໃນວັນນີ້ 1 ສິງຫາ 2021 ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃ ໝ່ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ບັດນີ້ ເຂດ South East Queensland ຢູ່ໃນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆແລ້ວ ດັ່ງ Stay Home ໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ ຍ້ອນມີຄົນ 6 ຄົນເປັນເດລຕາ ທີ່ມີສາຍພົວພັນໄປຮອດໄປເຖິງນັກຮຽນຍິງໜຶ່ງ ອາຍຸ 17 ປີ ຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສ າອັນໃຫຍ່ໂຕອັນໜຶ່ງຂອງນະຄອນ Brisbane ທີ່ເປັນນະຄອນເອກຂອງລັດ Queensland ປະເທດອົດສະຕຣາລີເຍ ນັ້ນແມ່ນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ Indooroopilly ມີຍິງດັ່ງກ່າວເປັນເດລຕາ ໂດຍບໍ່ຮູ້ຈຸດທີ່ມາ ຫຼືວ່າຈຸດທີ່ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າ ວນັ້ນ ເຫດຜົນທັງໝົດນັ້ນເອງ ເຮັດໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ Queensland ປິດອະນາໄມໂຮງຮຽນນັ້ນ ແລະ ສັ່ງໃຫ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາໄປກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ແລະ ກະທຳການລັອກດາວນັ້ນຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນສຳລັບເວ ລາ 3 ມື້ ການຕ້ອງຫ້າມຂອງລັອກດາວນັ້ນ ສຳລັບ Queensland ແລ້ວ ເປັນເຫດການຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດທີ່ບໍ່ເຄີຍປະສົບມາກ່ອນ ເຊັ່ນ ບໍ່ໃຫ້ມີການໄປມາຫາສູ່ກັນລະຫວ່າງບ້ານເຮືອນ ຫຼື ຄົນທັງຫຼາຍ ແລະ ໄປມາໃສບໍ່ ໄດ້ເກີນໄກກວ່າ 10 ຫຼັກກິໂລແມັດ ທີ່ການໄປນັ້ນຈຳຕ້ອງແມ່ນເພື່ອເຫດຜົນອັນຈຳເປັນ ດັ່ງໄປຊື້ຢູ່ຊື້ກິນ ຫາເອົາການແພດ ເປັນຕົ້ນ Steve Miles ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Queensland ເວົ້າວ່າ

ທີ່ຄົນໃນເຂດຕ່າງໆນັ້ນ ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີເຍໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເບ້ຍໄພພິບັດ ຄື Disaster Payment ລົງໄປໃຕ້ສຸດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີເຍ ລັດ Tasmania ປິດຊາຍແດນຂອງຕົ ນໄວ້ແລ້ວ ສຳລັບ South East Queensland ແລະ ລັດອື່ນໆກໍຈະກະທຳເຊັ່ນນີ້

ກຳລັງທະຫານອົດສະຕຣາລີຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍລົງສູ່ພື້ນຖານຊິດນີໃນມື້ນີ້ 2 ສິງຫາ 2021 ເພື່ອຊົດຊ່ວຍຕຳຫຼວດລັດ New South Wales ບັນຍັດການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລັດ New South Wales ນອກນີ້ຕຳຫຼວດ New South Wales ກໍອອກປະຕິບັດໜ້ າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆມາແລ້ວໃນພື້ນຖານຕ່າງໆ ມາແຕ່ວັນທີ 31 ກໍລະກະດາ 2021 ແລະ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ຕຳຫຼວດ New South Wales ນັບເປັນພັນກໍສຳເລັດຂວາງກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການປະທ້ວງການລັອກດາວ ນະທີ່ນະຄອນຊິດນີ ແລ ະ ບໍ່ໃຫ້ມີດັ່ງເກີດມີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນການປະທ້ວງຂອງເຂົາວັນທີ 25 ກໍລະກະດາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າມີຂ່າວ ມີຂ່າວອັນມືດມົວຢູ່ຕະຫຼອດມາກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແຕ່ມັນກໍມີຂ່າວດີແດ່

ສັກໄດ້ຫຼາຍກວ່າປະເທດໃດໆໃນໂລກນີ້ແມ່ນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຮອງລົງມາແມ່ນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດອິນເດຍ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ຕະຫຼອດມາໄດ້ ຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ມາກມາຍຫຼາຍລ້ານໂດສໂດຍຟຣີໆ ທັງກໍໄດ້ຮັບເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອນຳດ້ວຍ ດັ່ງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຊ່ວຍສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວຫຼາຍກວ່າ 15 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອນ ຳເອົາເງິນດັ່ງກ່າວໄປຊື້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Pfizer ແລະ ຝຶກຫັດພະນັກງານກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂັ້ນໂລກນັ້ນ ຄົນໃນປະເທດ Malta United Arab Emirates ແລະ Seychelles ຖືກສັກໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ສຳລັບປະເທດອົ ດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈວ່າພາຍໃນ Christmas ປີນີ້ 2021 ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈະເຖິງຈຸດເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ຄືຈະສຳ ເລັດສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ປວງຊົນໄດ້ເຖິງ 70% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທີ່ມີສິດຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ແລະ ເຫັນວ່ານີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນການລັອກດາວລົງໄດ້ຢ່າງມາກ ມາຍ ເພື່ອຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 Delta ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ກໍຊີ້ແຈງຕໍ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ 2GB ວ່າ There'll be enough pharmacists, enough GPs, enough clinics, enough

ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງຖືກແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ວ່າຊັ້ນ ລັດຖະບານ Scott Morrison ເດີນໄປຕາມນະໂຍບາຍຢູ່ເພື່ອຈະເປີດສູນກາງຄວາຣັນທີນໂຄວິດ-19 ແຫ່ງໃໝ່ຂຶ້ນພາຍໃນປີ 2022 ໜ້າ ທີ່ເຂດ Perth ແລະ Brisbane ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ
SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook